ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າໄທ-ລາວເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າບໍ່ມີເຂດແດນນີ້ເດ ອັນນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນເລື່ອງຂອງການຄ້າແບບໃໝ່ ແບບ New Normal ກໍຄືເລື່ອງຂອງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ສະຖານະການໂຄວິດເນາະ ໂດຍສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດໄທ

ການເຝົ້າລະວັງຢູ່ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມແດ່ ອັນສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນການຄ້າໃນຊາຍແດນ ທີ່ວ່າບໍ່ມີຊາຍແດນວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ມີເຂດແດນ ແລະກໍເປັ ນການຄ້າຊົ່ວຄາວຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າມັນກະແລ້ວແຕ່ຄູ່ເຈລະຈາວ່າ ການຈັບຄູ່ເຈລະຈາການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງກັນ ສິເຮັດເປັນແບບຍັ່ງຍືນ ຫຼືວ່າເປັນ ເຮັດແບບເປັນຄັ້ງເປັນຄາວ ອັນນີ້ກະສິມີການລົມ ກັນ ເປັນຄູ່ເປັນລາຍໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ການຄ້າບໍ່ມີຊາຍແດນນີ້ ມັນ ມັນມີຊາຍແດນນະ ມັນຕອກຮົ້ວລ້ອມຮົ້ວ ຂີດແຜນຜັງ ມີນ້ຳຂອງໄຫຼຜ່ານຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ກະເປັນຊາຍແດນຢູ່ ແຕ່ວ່າເວົ້າວ່າໄຮ້ພົມແ ດນນີ້ ກະແປວ່າ ມັນອາດຈະປະທັບກັບແນວອື່ນຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າ Free Trade ການຄ້າທີ່ວ່າເສລີລະຫວ່າງປະເທດ ມັນກະມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມີອັນນີ້ຕື່ມອີກ ກະຈັກສິແມ່ນອີ່ຫຍັງກັນແທ້ ເພາະວ່າ Free Trade ມັນກະໄປມາຫາສູ່ກັນຢູ່ແ ລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນກະເລື່ອງການຄ້າມັນກໍສະດວກສະບາຍ ເຊັ່ນວ່າເກັບພາສີ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ມັນກະມີກົດເກນທີ່ວ່າຊ່ອຍກັນແລະກັນ ມີຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບັດນີ້ນີ້ ການຄ້າໄຮ້ພົມແດນ ຫຼື ວ່າບໍ່ມີຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທນີ້ນະ ທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນຄ້າຂາຍທຸກ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າເປັນເປີດກວ້າງເນາະ ເປີດກວ້າງ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລື່ອງຂອງການຄ້າລະຫວ່າງກັນ ບໍ່ວ່າຊິເ ປັນເລື່ອງຂອງທຸລະກິດ ເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນ ເລື່ອງຂອງພືດຜົນທາງ ທາງການກະເສດ ທາງກະສິກຳພວກນີ້ເນາະ ຈະສາມາດເຈລະຈາຮ່ວມກັນໄດ້ ໂດຍມີພາກລັດ ຢ່າງຂອງໄທກະ ໜ່ວຍງານສົ່ງເ ສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ກະຊິເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າການຄ້າແມ່ນຄ້າຂາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຄັນວ່າເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນາ ະ ຊາຍແດນລາວໄທນີ້ ມັນກະມີ ເຂົາເອີ້ນວ່າເຂດເຊື່ອມປົນ ຫຼືວ່າຕະຫຼາດປະເພນີ ທີ່ວ່າມັນກໍມີການຄ້າການຂາຍຂັ້ນເລັກຂັ້ນນ້ອຍ ຊາວບ້ານຊາວເມືອງເອົານັ້ນເອົານີ້ມາຂາຍ ມັນເປັນຂັ້ນນ້ອຍໆ ວ່າຊັ້ນເຖ າະ ເລື່ອງການຄ້າທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ມັນ ມັນຊິບໍ່ໄປເພພັງຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນ ຫຼືວ່າຕະຫຼາດປະເພນີບໍ ອັນນີ້ມັນກໍຊິເປັນຄົນ ຄົນລະເປົ້າໝາຍກັນເນາະ ເພາະວ່າການຄ້າທາງອອນລາຍເນ່ຍ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັ ນການຄ້າຈາກຂະໜາດກາງຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ SME ນີ້ເນາະ ກໍຄື ການຄ້າໂດຍພາບລວມ ກໍຄືເລື່ອງຂອງ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ເລື່ອງຂອງການສົ່ງເຄື່ອງຈັກລະຫວ່າງກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າເປັນພວກນ້ຳຕານ ສົ່ງເທື່ ອໜຶ່ງ ຊື້ຂາຍກັນເທື່ອໜຶ່ງຫຼາຍຮ້ອຍຕັນ ຫຼາຍພັນຕັນຈັ່ງຊີ້ນະ ຖ້າເປັນຄ້າຊາຍແດນນີ້ ກໍຊິເປັນເລື່ອງຂອງ ຂອງປ່າ ຂອງໃຊ້ຂອງສອຍປະຈຳມື້ປະຈຳເວັນຈັ່ງຊີ້ ເປັນ ເປັນຄົນລະສ່ວນກັນໄປເນາະ ອືມ ແຕກຕ່າງ ກັນວ່າຊັ້ນແລ້ວ ຄົນລະລະດັບ ຄົນລະຂັ້ນເນາະ ແມ່ນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນນີ້ນະ ທີ່ວ່າການຄ້າໄທໃນຊາວບ້ານຊາວເມືອງນີ້ ປາກົດວ່າມີບົດບາດໃນການຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງອອນລາຍໃນຂັ້ນສາ ກົນນານາຊາດແລ້ວ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນມື້ຄືນ ເຫັນຮ້ານຄ້າໄທອັນໜຶ່ງແຫຼະ ທີ່ວ່າຂາຍເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຜ່ານບໍລິສັດອີເບ ທີ່ວ່າປະມູນເອົາ ຫຼືວ່າຊື້ເອົາໂດຍກົງກໍໄດ້ຫັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂຽ ນໄປຖາມວ່າສົ່ງໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນປະເທດໄທໄດ້ບໍ ເຂົາເຈົ້າວ່າໄດ້ ຂໍແຕ່ແມ່ນຈ່າຍເງິນມາວ່າຊັ້ນ ອັນ ອັນນີ້ມັນກະເປັນການທີ່ວ່າມອງເຫັນວ່າ ການຄ້າໄທຜູ້ເລັກຜູ້ນ້ອຍນີ້ ແປວ່າກ້າວເຂົ້າອອນລາຍຫຼາຍ ເຕີບແລ້ວ ໂດຍສະເພາະອອນລາຍໃນດ້ານສາກົນວ່າຊັ້ນເນາະ ແລ້ວເລື່ອງກ່ຽວກັບລາວໄທເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ການຄ້າທີ່ວ່າບໍ່ມີເຂດແດນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນຈາກໃສ ບໍ່ແມ່ນຈາກອັນອີສານພາກເທິງນີ້ກ່ອ ນບໍ ອັນນີ້ກໍຄື ຄືພາບລວມ ພາບລວມກັນ ກັນທັງປະເທດເນາະ ເພາະວ່າການໃຊ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນຜູ້ຮ່ວມການຄ້າການຂາຍໂຕນີ້

ແມ່ນ ກະໂດຍມີທາງສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນປະເທດໄທເປັນ ເປັນຜູ້ຊ່ອຍປະສານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະສະດວກສະບາຍບໍ ເພາະວ່າເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ເລື່ອງການຄ້າໃນດ້ານອອນລາຍນີ້ ໃນໄທກະອ າດຈະກ້າວໜ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນລາວນີ້ອາດຈະບໍ່ກ້າວໜ້າຊີ້ນະ ປະເທດໜຶ່ງມີກ້າວໜ້າກວ່າໃນດ້ານການຄ້າແບບນີ້ ແລ້ວໃນຝ່າຍໜຶ່ງມັນບໍ່ກ້າວໜ້າພຽງພໍຊີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຊິບໍ່ຂາດຕົກບົກພ່ອງ ແລ້ວມັນສ້າງບັນຫາຂຶ້ ນບໍ ອັນ ຂ່າວໆນີ້ບໍ່ໄດ້ມອງເບິ່ງບໍ່ ອັນນີ້ເນາະກະຄືເລື່ອງຂອງການຄ້າໃນລະດັບນີ້ເນາະ ລະດັບ SME ລະດັບຜູ້ປະກອບການລາຍໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃນແຕ່ລະບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຂອງໄທຂອງລາວເອງເນາະ ຄິດ ວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງຂອງການໃຊ້ທ່ຽວແນວນີ້ ກະຖືວ່າໃກ້ຄຽງກັນ ເພາະວ່າບາງບໍລິສັດເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ໄດ້ຍິນມາເນາະວ່າ ຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງ ທາງໂຊຊຽວ ນີ້ໄທໄປເປັນ ພະນັກງານ ຫຼືໄປເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼືໄປເປັນທີ່ປຶກສານີ້ກະ ກະມີເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງປະຊາຊົນລະດັບຕ່າງໆນີ້ນະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງໄທນີ້ກໍຖືວ່າຄ່ອນຂ້າງທັນສະໄໝ ຂອງລາວເອງກໍຖ້າລະດັ ບລ່າງກໍອາດສິມີ ມີປັນຫາແດ່ເນາະ ແຕ່ວ່າລະດັບສູງນີ້ບໍ່ ບໍ່ມີປັນຫາເນາະ ເລື່ອງ ເລື່ອງພວກນີ້ເນາະ